ڪوئي پيغمبر نه موڪليوسون پر هن لاء ته الله جي حڪم سان سندس تابعداري ڪئي وڃي ۽ جڏهن انهن ماڻهن پاڻ تي ظلم ڪيو تڏهن جيڪڏهن تو وٽ اچن ها پوء الله کان بخشش گهرن ها ۽ پيغمبر انهن لاء بخشش گهري ها ته الله کي ٻاجهه سان موٽندڙ مهربان لهن ها.